ນາຍພົນຕຳຫຼວດໃນຝ່າຍປາບປາມອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຂອງໄທ ຢືນຢັນວ່າ ທາງການຕຳຫຼວດຈີນ ພະມ້າ ລາວ ໄທ ກຳປູເຈຍ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດການຮ່ວມ ເພື່ອການປາບປາມອາຊະຍາກຳໃນ ທຸກຮູບແບບ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2023 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ພົບວ່າ ການຄ້າຢາເສບຕິດຍັງຖືເປັນປັນຫາທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນຂະບວນການຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ກໍ່ອາຊະຍ າກຳໄດ້ໃນທຸກຮູບແບບດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະດຳເນີນມາດຕະການປາບປາມໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າ ທາງການຕຳຫຼວດທັງ 6 ປະເທດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ຫຼາຍຂຶ້ນແລ້ວກໍຕາມ ຫາກແຕ່ວ່າ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳ ເຊັ່ນ ການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມເພື່ອໂອນເງິນ ໄປຈາກບັນຊີທະນາຄານຂອງຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອ ແລະ ກ ານຫຼອກລວງໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ໂດຍບັນດາກຸ່ມແກ້ງ call center ນັ້ນ ຄືຮູບແບບອາຊະຍາກຳທີ່ໄດ້ສ້າງປັນຫາທີ່ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ດັ່ງທີ່ພົນຕຳຫຼ ວດເອກ ສຸລະເຊດ ຫັກພານ ຮອງຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດໄທ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ພຶດຕິການກໍຄືການຫຼອກລວງ ແລ້ວໂອນເງິນຕໍ່ໆ ຕໍ່ໆໄປ ເພາະສະນັ້ນກໍຕ້ອງຝາກເຖິງປະຊາຊົນວ່າ ກໍລະນີການໂທ ລະສັບມາຫັ້ນ ຫຼືວ່າມີເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ທ່ານຮັບຟັງໄດ້ ແຕ່ສຳຄັນຄືທ່ານຕ້ອງມີສະຕິ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ໂອນເງິນຫັ້ນ ເພາະສະນັ້ນໃນເລື່ອງຂອງການຫຼອກລວງ ກໍຈະມີຮູບແບບທີ່ຊ້ຳໆເດີມໆ ເຊັ່ນ ຫຼອກລວງວ່າ ບັນ ຊີຂອງທ່ານຫັ້ນ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຖືກກວດສອບເສັ້ນທາງການເງິນ ຄູ່ດຳເນີນຄະດີເລື່ອງຢາເສບຕິດຫັ້ນ ທ່ານຕ້ອງໂອນເງິນຈາກບັນຊີນີ້ຫາບັນຊີນັ້ນ ເພາະສະນັ້ນມື້ນີ້ກໍຕ້ອງໄລ່ໄປຈົນເຖິງຖານ call center ແລະ ກໍຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຸດແກ້ງ call center ຫັ້ນ ລະບາດໜັກ ສ່ວນທາງການຕຳຫຼວດລາວກໍຢືນຢັນວ່າ ອາຊະຍາກຳທີ່ປະຊາຊົນລາວກຳລັງຜະເຊີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຮູບແບບດ້ວຍກັນ ຊຶ່ງໃນນີ້ກໍລວມເຖິງອາຊະຍ າກຳທາງຄອມພິວເຕີດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ພົນຕີ ຄຳກິ່ງ ຜຸຍຫຼ້າມະນີວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຖະແຫຼງໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ບັນຫາອາດຍະກຳຂ້າມຊາດ ລວມມີ 10 ປະເພດອາດຍະກຳ ເປັນຕົ້ ນ ການລັກລອບຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ການກໍ່ການຮ້າຍ ການຄ້າຂາຍມະນຸດ ການຄ້າຂາຍອາວຸດ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ອາດຍະກຳທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການປອມແປງບັດເຄຣດິດ ການສໍ້ໂກງຂ້ າມຊາດ ການປອມແປງເອກະສານເດີນທາງ ແລະ ອາດຍະກຳທາງຄອມພິວເຕີ ຊຶ່ງພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ເກີດບັນຫາອາຊະຍາກຳເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ທັງການຄ້າຢາເສບຕິດ ການຄ້າສິນຄ້າເຖື່ອນໜີພາສີ ກ ານຄ້າປະເວນີ ແລະ ການເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍນັ້ນ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ທາງການແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມມາດຕະການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຢູ່ໃນເຂດ 39 ບ້ານ ທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽ ມຄຳ ທີ່ມີຄົນຈີນເດີນທາງມາຫຼິ້ນການພະນັນ ຢູ່ບ່ອນກາຊີໂນ ຄິງໂຣມັນ ຫຼາຍເປັນພິເສດ ໂດຍທາງການລາວຈັບຊາວຈີນທີ່ກະທຳຄວາມຜິດຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳໄດ້ກວ່າ 2,500 ຄົນ ທີ່ສໍ້ໂກງເ ງິນຊາວຈີນດ້ວຍກັນ ຄິດເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 1,900 ລ້ານຢວນ ນັບຈາກປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ສ່ວນທາງການຕຳຫຼວດໄທ ຈີນ ກຳປູເຈຍ ກໍໄດ້ຮ່ວມກັນສະກັດຈັບແກ້ງອາຊະຍາກຳຈີນໃນກຳປູເຈຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1,500 ຄົນ ນັບ ຈາກເດືອນກັນຍາ 2023 ເປັນຕົ້ນມາ ຂະນະທີ່ທາງການຕຳຫຼວດທີ່ເຂດປົກຄອງຂອງຊົນຊາດວ້າ ຢູ່ເຂດລັດສານ ໃນພາກເໜືອຂອງພະມ້າ ກໍໄດ້ສົ່ງຕົວອາຊະຍາກອນຈີນຈຳນວນ 2,763 ຄົນ ໃຫ້ກັບທາງການຕຳຫຼວດຈີ ນຢູ່ທີ່ແຂວງຢຸນນານ ທາງດ້ານຕຳຫຼວດລາວນັ້ນ ກໍໄດ້ສົ່ງຕົວອາຊະຍາກອນຈີນ 179 ຄົນ ໃຫ້ທາງການຈີນທີ່ສະໜາມບິນນານາຊາດວຽງຈັນ ໃນໄລຍະດຽວກັນ ໂດຍຜູ້ຕ້ອງຫາທັງໝົດໄດ້ກະທຳຄວາມຜິດຖານຫຼອ ກລວງສໍ້ໂກງທາງອິນເຕີເນັດ ໂດຍຜູ້ຕ້ອງຫາສ່ວນໃຫຍ່ຖືກຈັບກຸມໄດ້ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຢູ່ທີ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຊຶ່ງມີຊາວຈີນເຂົ້າມາດຳ ເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຢູ່ອາໄສຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 60,000 ຄົນໃນປັດຈຸບັນ ສ່ວນການລາດຕະເວນໂດຍທາງເຮືອໃນແນວແມ່ນ້ຳຂອງ ລະຫວ່າງຈີນ ພະມ້າ ລາວ ໄທ ໃນປີ 2023 ກໍເຮັດໃຫ້ທາງການໄທຈັບນັກຄ້າຢາເສບຕິດ ໄດ້ກວ່າ 100,000 ຄົນ ແລະ ຍຶດຊັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ກວ່າ 17,000 ລ້ານບາດ ໃນຂະນະທີ່ທາງການລາວສາມາດຈັບນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ 13,935 ຄົນ ຍຶດຢາເສບຕິດ ແລະ ສານເຄມີໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 81 ຕັນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ